You are finally putting down roots Roots You make it sound so permanent
Thanks Jonathan.
To put down roots means to make a place your home with no plans of moving away. We say this a lot when someone buys a new home. But putting down roots can also mean connecting with people and places in a community. And that's English in a minute.

put down the roots ເດ ມັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດກັນແທ້ ພວກເຮົາລອງໄປຟັງບົດສົນທະນາລະຫວ່າງອານາກັບໂຈເນຕັນລອງເບິ່ງເນາະວ່າ ເຂົາເຈົ້າກຳລັງເຮັດສວນຢູ່ບໍ ຫຼື ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ສຳນວນນີ້ເພື່ອໝາຍເຖິງຢ່າ ງອື່ນ Jonathan, guess what?
ໂຈເນຕັນ ລອງເດົາເບິ່ງດູ What?
ແມ່ນຫຍັງ I bought a house. Scary. ຂ້ອຍຊື້ເຮືອນ ເປັນຕາຢ້ານບໍ Are you serious?

ການເຮັດໃຫ້ສະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງ ເປັນບ້ານຂອງທ່ານ ໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ມີແຜນການທີ່ຈະຍົກຍ້າຍໜີ ພວກເຮົາເວົ້າແບບນີ້ເລື້ອຍໆ ເວລາຄົນຊື້ບ້ານຊື້ເຮືອນໃໝ່ ແຕ່ put down roots ຍັງສາມາດໝາຍເຖິງການໃກ້ຊິດຕິດແທດກັ ບຜູ້ຄົນ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃນຊຸມຊົນ And that's English in a Minute.